SBS Radio ຄົນໃນຮົງກົງຢ່າງມາກມາຍ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຖືກບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໜຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະເຈັດຄົນຂອງພົນລະເມືອງຮົງກົງ ລົງຖະໜົນຫົນທາງໃນຮົງກົງຈົນຄັບອັ່ງໄປໝົດ ປະທ້ວງທີ່ລັດຖະບານຮົງກົງຈະມີກົດໝາຍ ຈັບສົ່ງຄົນໃນຮົງກົງໄປຂຶ້ນສານໃນປະເທດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຜູ້ປະທ້ວງນັ້ນແມ່ນວ່າມີບຸລຸດຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນ ຄືນັບເປັນແສນວ່າເຖາະ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 10 ມິຖຸນາແລ້ວນີ້ ຕຳຫຼວດ ຮົງກົງມີຄວາມຍາກຊາຕໍ່ຕ້ານຜູ້ປະທ້ວງນັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປຮອດໄປເຖິງສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນຮົງກົງ ແຕ່ກໍມີບາງຈຸບາງໝວດຂອງການປະທ້ວງນັ້ນສຳເລັດທະລຸກຳລັງຕຳຫຼວດຮົງກົງທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະພານັ້ນ ເ ພື່ອເຂົ້າໄປຫາຂ້າງໃນ ຂອງສະພາດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ ແຕ່ຕຳຫຼວດຮົງກົງໃຊ້ຄ້ອນ ແລະ ສະເປໝາກເຜັດບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ປະທ້ວງນັ້ນຫຼົບໜີໄປ ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ປະທ້ວງນັ້ນໝົດອາຍຸໄປໃນທ່ຽງຄືນຂອງວັນທີ 10 ແລ້ວ ນີ້ ການປະທ້ວງນັ້ນເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໂດຍສັນຕິວິທີໃນຕອນແລງກ່ອນນີ້ ຜູ້ນຳການປົກຄອງຮົງກົງ ຍານາງແຄຣີ ແລມ ເວົ້າວ່າ ຍານາງຈະບໍ່ເຮັດຫຍັງຈັກເທື່ອທີ່ບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຮົງກົງ ແຕ່ເຖິງປານນັ້ນກໍຕາມແຕ່ ການປະທ້ວງນັ້ນກໍລຸກເປັນຄວາມຮ້ອນວົນຂຶ້ນ ຈົນທີ່ຕຳຫຼວດຮົງກົງ ແລະ ຜູ້ປະທ້ວງໃນຮົງກົງນັ້ນປະທະປະທາຍກັນຂຶ້ນ ອັນເກີດພາໃຫ້ມີຄວາມຮຸນແຮງເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເລືອດຕົກຢາງອອກນຳ ກົດໝາຍຂອງຮົງ ກົງຈະຈັບຄົນຮົງກົງໄປປະເຊີນໜ້າກັບກົດໝາຍໃນປະເທດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນີ້ ພາໃຫ້ຄົນໃນຮົງກົງບໍ່ເຫັນດີນຳ ແລະ ຕ້ອງການບໍ່ໃຫ້ມີດັ່ງນັ້ນ

of course Beijing is worried that Hong Kong is now turning ການບໍ່ພໍຈິດພໍໃຈຢ່າງແຮງໂດຍຄົນຮົງກົງນັ້ນ ເປັນທີ່ເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈໄດ້ ແລະ ລັດຖະບານສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນຳການບໍ່ເຫັນດີເຫັນພ້ອມຂອງປະຊ າຊົນຮົງກົງນັ້ນ ຜູ້ປະທ້ວງໃນຮົງກົງຢ້ານກົວວ່າກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານແລມນັ້ນຈະໃຫ້ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຄວບຄຸມຮົງກົງ ແລະ ເຈາະເພພັງເສລີພາບຂອງປະຊາຊົນຮົງກົງ ທີ່ຖືກຄ້ຳປະກັນໄວ້ ໂດຍສົນທິສັນຍາເດີມທີ່ປະເທດອັງກິດ ແລະ ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ໄດ້ເຊັນເປັນເອກະສານກັນໄວ້ ໃນການທີ່ປະເທດອັງກິດສົ່ງຮົງກົງຄືນໃຫ້ແກ່ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຈາກການເຊົ່າຮົງກົງເຖິງ 99 ປີ ອັນທີ່ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ກໍລະກະດາ ປີ 1898 ວັນເວລາສົ່ງຮົງກົງຄືນໃຫ້ແກ່ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ນັ້ນ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ກໍລະກະດາ ປີ 1997

ແລະ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາເວົ້າວ່າ uh, I understand the reason for the demonstration but I'm sure they'll be able to ທ່ານຫວັງວ່າເງື່ອນໄຂສັນຕິວິທີຈະມີຂຶ້ນສຳລັບການປະທ້ວງນັ້ນ ຜູ້ປະທ້ວງໃນຮົງກົງນັ້ນປະກອບດ້ວຍປະຊາກອນທົ່ວໄປ ນັກ ການບ້ານການເມືອງ ແລະ ນັກກົດໝາຍຕ່າງໆນານາ ຜູ້ຈັດໃຫ້ມີການປະທ້ວງຂຶ້ນນັ້ນອ້າງວ່າມີຄົນຮົງກົງເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງນັ້ນເຖິງ 1 ລ້ານຄົນ ໃນການປະທ້ວງໃນວັນອາທິດ ທີ 9 ມິຖຸນາ ປີ 2019 ແລ້ວນີ້ ແຕ່ຕຳ ຫຼວດຮົງກົງຊ້ຳພັດອ້າງວ່າມີພຽງແຕ່ 240,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ວ່າມີເຖິງ 1 ລ້ານຄົນ ຫຼື 240,000 ຄົນປະທ້ວງກໍຕາມ ແມ່ນວ່າທັງສອງນັ້ນເປັນຈຳນວນທີ່ມາກມາຍ ເພາະປະຊາຊົນຮົງກົງມີປະມານພຽງແຕ່ 3 ລ້ານຄົນ

ໃຫ້ແຄຣີ ແລມ ຜູ້ປົກຄອງຮົງກົງ ຮູ້ເຖິງວ່າພວກຍານາງມີຄວາມເຫັນແບບໃດກັນ ຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າ ກະທັ່ງທີ່ວ່າຮົງກົງມີສິດປົກຄອງຕົນເອງເຖິງ 50 ປີ ຈາກສົນທິສັນຍາຈີນອັງກິດ ເມື່ອມອບຮົງກົງຄືນໃຫ້ແກ່ປະ ເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແມ່ນວ່າພາກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຕະຫຼອດມາ ທະວີຍິ່ງຂຶ້ນເພື່ອປະຖິ້ມສັນຍາອັງກິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນ ໂດຍການບັງຄັບໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ໃນດ້າ ນກົດໝາຍທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກເຫັນດີເຫັນພ້ອມໂດຍຄົນໃນຮົງກົງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວປະຊາຊົນໃນຮົງກົງບໍ່ພໍຈິດພໍໃຈກັບກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານຮົງກົງ ທີ່ຈະຈັບຄົນຮົງກົງສົ່ງໄປໃຫ້ແກ່ພັກລັດສາທາລະນະ ລັດປະຊາຊົນຈີນ ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບກົດໝາຍໃນປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການປະທ້ວງມາແລ້ວຢ່າງໃຫຍ່ໂຕກໍຕາມແຕ່ ແມ່ນວ່າ ມື້ອື່ນນີ້ ວັນອາທິດທີ 16 ມິຖຸນາ ປີ 2019 ປະຊາຊົນຮົງກົງກໍຈະ ອອກມາປະທ້ວງຕື່ມອີກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີກົດໝາຍນັ້ນ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ເສລີພາບບໍ່ແມ່ນຂອງຟຣີໆ ທີ່ວ່າເສີຍຢູ່ແລ້ວມັນກໍຈະຫຼົ່ນຈະຕົກມາແຕ່ທ້ອງຟ້າອາກາດ Enjoy more stories in your language by visiting sps.com.au